ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ການປັບໃຫ້ທັນການກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ລັດວິກຕໍເຣຍມີລັອກດາວໃໝ່ ຈາກແຕ່ວັນທີ 16 ກໍລະກະດາ ເປັນຕົ້ນໄປ ນີ້ແມ່ນການປັບໃຫ້ທັນການກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນປະເທດອົດສະ ຕຣາເລຍ ຈາກແຕ່ວັນທີ 16 ກໍລະກະດາ 2021 ວິກຕໍເຣຍກັບຄືນໄປລັອກດາວ ຈາກແຕ່ວັນທີ 16 ກໍລະກະດາ 2021 ເປັນໄລຍະ 5 ມື້ ຈົນຮອດວັນທີ 20 ກໍລະກະດາ 2021 ໃນວັນທີ 16 ກໍລະກະດາ 2021 New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 97 ຄົນ ວິກຕໍເຣ ຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກກໍລະນີທ້ອງຖິ່ນເອງ 6 ຄົນ ໃນມື້ທຳອິດຂອງການລັອກດາວລັດວິກຕໍເຣຍທັງໝົດ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຢັ້ງຢືນແລ້ວວ່າ ມີ 10 ລາຍທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງ ເຖິງຂ່າວຮອດ ຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກທີ 16 ກໍລະກະດາ 2021 ທີ່ 4 ກໍລະນີຖືກລາຍງານໄວ້ແລ້ວໂດຍທາງການຕ່າງໆ ກໍລະນີຕ່າງໆນັ້ນມີສາຍພົວພັນກັນກັບກໍລະນີທີ່ຮູ້ແລ້ວ ຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ທັງໝົດໃນລັດວິກຕໍເຣຍມີ 36 ຄົນ ໃ ຫ້ຊອກເບິ່ງແຜນທີ່ທີ່ເປັນບ່ອນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ການລັອກດາວຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 5 ຂອງລັດວິກຕໍເຣຍ ທີ່ຈະຈົບສິ້ນລົງໄປ ໃນເວລາ 11 ໂມງ 59 ນາທີ ຂອງວັນອັງຄານທີ 20 ກໍລະກະດາ 2021 New South Wales ບັນທຶກວ່າມີຄົນເປັນໂຄວິ ດ-19 ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 97 ຄົນ ໃນວັນທີ 16 ກໍລະກະດາ 2021 29 ຄົນທີ່ເປັນໃໝ່ໄປມາຢູ່ໃນຊຸມຊົນໃນໄລຍະເຕັມສ່ວນເມື່ອຕິດແປດຄົນອື່ນໃນຊຸມຊົນໄດ້ 75 ຄົນຖືກພະຍາບານໂຕ 18 ຄົນຢູ່ໃນ ICU ແລະ 5 ຄົນ ໃສ່ປອດທຽມ ໃຫ້ຊ ອກເບິ່ງແຜນທີ່ບ່ອນເປັນໂຄວິດ-19 ການລັອກດາວໃນຂົງແຂວງຊິດນີຂອງປັດຈຸບັນນີ້ ຖືກຕໍ່ຍາວອອກຈົນຮອດ 11 ໂມງ 59 ນາທີ ຂອງວັນສຸກທີ 30 ກໍລະກະດາ 2021 ໃນທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ ຜ່ານມາ Queensland ປິດຊາຍແດນສຳລັບລັດວິກຕໍເຣຍ ຈາກແຕ່ວັນເສົາທີ 7 ກໍລະກະດາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ Queensland ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງຄົນໜຶ່ງ ໃນວັນທີ 16 ກໍລະກະດາ 2021 Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ ສະເ ໜີແຜນການອັນໜຶ່ງເພື່ອຄ້ຳຈູນລະບົບການກ່ຽວກັບວິກິດໂຄວິດ-19 ທີ່ຈະຖືກບັນຍັດໃສ່ກັບທຸກເຂດຂອງທາງການຕ່າງໆ ທີ່ລັອກດາວ 7 ວັນ ຫຼື ດົນນານກວ່າ ທີ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍປະກາດວ່າເປັນເຂດອັ ນຮ້ອນວົນ Hot Spot

ມີລະບົບການຊົ່ວຄາວສຳລັບການບິນສາກົນທີ່ຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳ ໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕາເລຍ ແລ້ວຖືກປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ໜ້າທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller ມີຂ່າວຄາວ ແລະ ຂໍ້ມູນເປັນ 63 ພາສາຢູ່ໜ້າທີ່ sbs.com.au ຂີດ ທັບ coronavirus ມີກົດເກນຕ່າງໆສຳລັບລັດຂອງທ່ານທີ່ຄົ້ນຫາເອົາໄດ້ ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານທີ່ຄົ້ນຫາເບິ່ງໄດ້ ມີບ່ອນກວດໂຄວິດ-19 ໃນ 7 ລັດຂອງປະເທດອົດສະຕາເລຍທີ່ຫາຮູ້ເຫັນໄ ດ້ ມີເບ້ຍ Pandemic Disaster ໄວ້ບໍລິການທີ່ຫາເບິ່ງໄດ້ສຳລັບທັງ 7 ລັດຂອງປະເທດອົດສະຕາເລຍ SBS ລາວ Share ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook